ພູນ້ຳກ້ອນ ຫຼື ເກຣເຊຍ ຂະໜາດໃຫຍ່ໃນເຂດກຣີນແລນ ບ່ອນທີ່ນ້ຳກ້ອນເປື່ອຍໄວທີ່ສຸດ ທັງມີຫິມະກໍພວມປົກຄຸມເນື້ອທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ອອກໄປຕື່ມອີກ ຕາມການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ຂອງອົງການນາຊານັ້ນ ແຕ່ວ່າຂ່ າວດັ່ງກ່າວ ຈະບໍ່ຖືວ່າເປັນຂ່າວດີເລື້ອຍໄປ ນັກຂ່າວວີໂອເອ ເຄວິນ ອີນອກ ລາຍງານມາໃຫ້ຊາບ ດັ່ງສາລີຈະສະເໜີລາຍລະອຽດຕໍ່ທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ລາຍງານດັ່ງກ່າວພົບເຫັນວ່າ ພູນ້ຳກ້ອນຢາກົບຊາເ ວັນ ໃນເຂດກຣີນແລນ ບໍ່ແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ວ່າບໍ່ເປື່ອຍ ແຕ່ອີງຕາມທ່ານ ອາລາ ເຄຊັນດາ ປະຈຳອົງການນາຊາແລ້ວ ແມ່ນວ່າມັນເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນຊ້ຳ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວວ່າ between 2016 and 2017 from two separate NASA ໃນລະຫວ່າງປີ 2016 ຫາ 2017 ໃນການສ ຳຫຼວດຂອງນາຊາສອງຄັ້ງ ພວກເຮົາພົບເຫັນວ່າ ຢູ່ໃກ້ໆກັບດ້ານໜ້າຂອງເກຣເຊຍ ມັນໜາຂຶ້ນຕື່ມປະມານ 30 ແມັດ ນັ້ນແມ່ນເກືອບ 100 ຟຸດໃນປີໜຶ່ງ ແລະ ໃນລະຫວ່າງປີ 2017 ຫາປີ 2018 ກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ມັນເປັນເລື່ອງແປ ກກໍເພາະວ່າ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ ເກຣເຊຍໄດ້ລະລາຍມາເປັນປົກກະຕິປະມານ 2.9 ກິໂລແມັດຕໍ່ປີ ຍ້ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ຫາກແຕ່ວ່າມັນຊ້ຳພັດເຕີບໂຕກັບຄືນມາໃນອັດຕາດຽວກັນ ເ ຫດຜົນແມ່ນເປັນຍ້ອນຫຍັງ ພວກນັກວິທະຍາສາດຂອງນາຊາກ່າວວ່າ ເບິ່ງຊົງມັນອາດເປັນຍ້ອນແນວໂນ້ມຂອງຄວາມເຢັນຊົ່ວຄາວຢູ່ໃນອ່າວດິສໂກ ຢູ່ໃນຝັ່ງທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງກຣີນແລນ ບ່ອນທີ່ເ ກຣເຊຍໄປພົບກັບນ້ຳທະເລ ບ່ອນທີ່ນ້ຳເຢັນໆຢູ່ຫັ້ນຈະພາໃຫ້ນ້ຳແຂງໂຕເປັນນ້ຳກ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ

ບ່ອນທີ່ນ້ຳມັນອຸ່ນມາຈາກມະຫາສະໝຸດ ແລະ ບ່ອນທີ່ເກຣເຊຍເລີ່ມມີຄວາມໜາຂຶ້ນ ເຊິ່ງຄວາມອຸ່ນບໍ່ໄດ້ມີຢູ່ຫັ້ນອີກແລ້ວ ນັ້ນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າມະຫາສະໝຸດຈະບໍ່ມີຄວາມອຸ່ນ ມັນພຽງແຕ່ໝາຍຄວາມວ່າ ການ ສົ່ງຄ່ຽນຄວາມຮ້ອນຈາກມະຫາສະໝຸດໄປຫາດ້ານໜ້າຂອງເກຣເຊຍ ໄດ້ຢຸດຊະງັກໄປເທົ່ານັ້ນ ເພື່ອຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງໄປກວ່ານັ້ນ ພວກນັກວິທະຍາສາດທີ່ພົວພັນກັບການສຶກສາດັ່ງກ່າວເນັ້ນຢ້ຳວ່າ ນີ້ບໍ່ໄ ດ້ໝາຍຄວາມວ່າການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນ ຄວາມຈິງມັນພວມເກີດຂຶ້ນຢູ່ ແຜ່ນນ້ຳກ້ອນທັງໝົດແມ່ນພວມເປື່ອຍຢູ່ໃນອັດຕາທີ່ສູງເປັນປະຫວັດການ ແຕ່ກໍມີການສະເໜີແນະວ່າ ນ້ຳຢູ່ໃນ ມະຫາສະໝຸດທີ່ໄດ້ມາຈາກຄວາມຮ້ອນຂອງແຜ່ນດິນ ແມ່ນມີບົດບາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການເຮັດໃຫ້ນ້ຳກ້ອນໃນເກລເຊຍລະລາຍ ໄວກວ່າເທົ່າທີ່ເຄີຍເປັນມາ ເຊິ່ງທ່ານ ຄາເຊັນເດີ ກ່າວຕື່ມວ່າ On the long run, it's actually bad news because ໃນໄລຍະຍາວ ມັນຈະເປັນຂ່າວຮ້າຍກໍເພາະວ່າ ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເກລເຊຍມີຄວາມຮູ້ສຶກຫວັ່ນໄຫວແບບໃດ ແລະ ສິ່ງອື່ນໆຢູ່ໃນກຣີນແລນກໍເຊັ່ນກັນ ວ່າມັນມີຄວາມຫວັ່ນໄຫວ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງ ແລະ ໂດຍສະເພາະຕໍ່ອຸນຫະພູມໃນມະຫາສະໝຸດ ແລະ ການສຶກສານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ອຸນຫະພູມຂອງມະຫາສະໝຸດທັງໝົດແມ່ນເພີ່ມສູງຂຶ້ນຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ນັບຕັ້ງແຕ່ປະມານຊຸມປີ 1960 ເ ປັນຕົ້ນມາ ສາລີ ຈິດຕະວໍລະວົງ VOA